SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຄົນທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ Vaccine Tourists ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຈະໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Vaccine Tourists ຄືນັກທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ການບໍລິກ ານຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຕກຕ່າງກັນມາກມາຍໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນປະເທດໜຶ່ງຂອງໂລກນີ້ ທີ່ມີການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເດີນຊ້າທີ່ສຸດ ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ສົມບູນຮັ່ງມີມັ່ງຄັ່ງແລ້ ວ ໃນຫວ່າງຫຼາຍເດືອນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໂລກນີ້ມີການຂາດເຂີນຢາວັກຊີນ ແລະ ການສັກຢາດັ່ງກ່າວ ກໍດຳເນີນໄປຊ້າໃນຫຼາຍປະເທດຂອງໂລກນີ້ ຮ່ວມດ້ວຍໃນປະເທດເຊົາອາຟຣິກາ ປະເທດໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫຼາ ຍຫົນແຫ່ງໃນພາກເໜືອຂອງອາຊີ ນີ້ເລີຍພາໃຫ້ມີ vaccine tourism ຄືການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ນັ້ນແມ່ນສຽງຂ ອງຫຼານແມ່ເຖົ້າຕາຕິດຸຍ ຄົນຫວຽດນາມນາງໜຶ່ງ ທີ່ສະໜາມບິນແຫ່ງໜຶ່ງ ຍານາງມີອາຍຸ 84 ປີ ທີ່ກຳລັງຈະບິນອອກໄປຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ທີນາ ຟານ ຫຼານສາວຂອງຍານາງ ເຂັນຍານາງ ທີ່ຍານາງນັ່ງລໍ້ເ ຂັນອອກໄປຈາກບ່ອນນາຍດ່ານ ຕົງໄປຍັງຄລີນິກການແພດ ທີ່ສະໜາມບິນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອແມ່ຕູ້ນັ້ນຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຍານາງທີນາເວົ້າວ່າ ກະທັ້ງທີ່ແມ່ຕູ້ຂອງຍານາງ ແກ່ຊະລາກໍຕ າມ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກໍເນັ້ນວ່າ I tell you it my country not enough vaccine not enough for everybody ຂ້ອຍຂໍບອກວ່າ ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍຄືຫວຽດນາມ ບໍ່ມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ພຽງພໍ ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບທຸກໆຄົ ນ ນັກຂ່າວຖາມ ແລະ ທີນາ ຟານ

ທີ່ໃນທີ່ສຸດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໃນຄລີນິກທີ່ແມ່ຕູ້ດຸຍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັ້ນ ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ທີ່ມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສວຍໂອກາດນຳ ເພື່ອຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເມື່ອທີ່ພ ວກເຂົາເຈົ້າໄປຮອດໄປເຖິງສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ໃນຖານນັກທຸລະກິດ ແລະ ກໍມີຍິງນາງໜຶ່ງ ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມາຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເວົ້າວ່າ Yeah, I feel lucky to get vaccinated. Over 21, we can apply for the vaccine, but we don't have enough amount of vaccine in Korea. ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ການເລືອກສັກຢາວັກຊີນມີຈຳກັດ ແລະ ຕ້ອງລໍຖ້າດົນນານ ເຮັດໃຫ້ຍານາງເດີນທາງໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທີ່ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເ ກືອບ 50% ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ ແລະ ໂດຍມີຢາວັກຊີນຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍລິຈາກຢາວັກຊີນນັບເປັນຫຼາຍໆ 10 ລ້ານໂດສ ແກ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂ ລກນີ້ ອັນມີດ້ວຍປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທັງກໍໃຫ້ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນຳດ້ວຍ ນອກນັ້ນສະຫະລັດອາເມລິກາກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ເຫຼືອໃຊ້ຂອງຕົນ ຈ ະກັບກາຍເປັນເສດເຫຼືອເສດຖິ້ມ ໂດຍນີ້ສະຫະລັດອາເມລິກາເລີຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງງ່າຍດາຍ ທີ່ຄົນຈະໄປສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ Doug Yakel ພະນັກງານຂໍ້ມູນສາທາລະ ນະຊົນ ຄື Public Information Officer ຢູ່ນະທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco California ເວົ້າວ່າ ຕໍ່ແຕ່ມີໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ນັ້ນ ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19

It helps reduce the barriers of international travel that currently exist. ການຕ້ອງການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ຍັງເຕີບໂຕຂຶ້ນເມືອໜ້າຢູ່ ນອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco ແລ້ວ ສະໜາມບິນອື່ນໆໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຮ້ານຂາຍ ຢາຕ່າງໆ ແລະ ສູນກາງສັກຢູກສັກຢາສາທາລະນະຊົນ ກໍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຢ່າງຖາວອນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໂດຍຜ່ານການນັດໝາ ຍເວລາກັນ ຫຼື ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນບ່ອນສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມລຳພັງ ແລ້ວກໍຖືກສັກໃຫ້ໂລດ ຍານາງ Amber Cho ນັກທຸລະກິດຂອງປະເທດໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີອາຍຸໃນໄວ 40 ຫາກໍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີສອງໃຫ້ແລ້ ວ ຈາກຮ້ານຂາຍຢາໃນສູນກາງຊຸບເປີມາເກັດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນ Los Angeles ລັດ California ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ໃນປະເທດໄຕ້ຫວັນ

ຍານາງມີລູກສາວຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 7 ປີ ພໍ່ແມ່ທີ່ແກ່ກວ່າ 70 ປີ ຍານາງຕ້ອງຕຽມໂຕ ແລ້ວຈຶ່ງຈະສາມາດຕຽມໂຕຄອບຄົວຂອງຍານາງ ຕົນບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຕົນຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ນີ້ແມ່ນດ້ວຍເຫດໃດທີ່ຕົ ນມາຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າມັນເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບໃນຕ່າງປະເທດ

and has fallen far behind internationally in vaccine procurement. ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມີຄົນໄຕ້ຫວັນທະວີຂຶ້ນຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ຈອງປີ້ໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາດົນນານກວ່າປົກກະຕິ ລະຫວ່າງ 35-45 ມື້ ສຳ ລັບຍານາງ Amber Jo ທີ່ໃຊ້ເງິນຄຳເຖິງ 18,000 ໂດລາ ເພື່ອນັ່ງຍົນປີ້ທຸລະກິດ ຄືປີ້ Business Class ແລະຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເດືອນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ

ມີດ້ວຍຢາວັກຊີນຊີໂນຟາມ ແຕ່ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍໃຫ້ເງິນຄຳຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມາກມາຍ ທັງກໍໃຫ້ຢາວັກຊີນຕ່າງໆນຳ ທີ່ໃນງວດຫຼ້າສຸດໃຫ້ຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Johnson and Johnson ເຖິງ 1,080,000 ໂດສ ທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວແລ້ວ